ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຕັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ຄົນເລືອດເນື້ອອາຊີໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຕາງຕາໜ້ອຍໃນທຸກຂັ້ນໃນປະເທດນີ້ ເມື່ອທີ່ພວກດັ່ງກ່າວມີຄ ວາມສຳເລັດອັນສູງສົ່ງກໍຕາມ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີການເອົາຕຳແໜ່ງໃດໆໃນການນຳພາໃນວົງການລັດຖະບານຕ່າງໆ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມີ ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມ້າງເພສິ່ງທີ່ຂວາງກັ້ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ມີຄົນອາຊີໜ້ອຍໃນວົງການຂັ້ນສູງຂອງປະເທດນີ້ ສຳລັບສັງຄົມຄົນເລືອດລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີແຕ່ຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ຂອງຂົ ງແຂວນຊິດນີ ລັດ New South Wales ໄດ້ເປັນຜູ້ແທນລາສະດອນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ນອກນັ້ນໄດ້ເປັນເຈົ້າບ້ານເຈົ້າເມືອງເຈົ້າແຂວງກໍບໍ່ມີ ອັນວ່າຄົນເລືອດຂະເໝນ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນມີມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຄົນຫວຽດນາ ມທີ່ເຖິງຂັ້ນເປັນຂ້າຫຼວງກໍມີ ຄືຂ້າຫຼວງລັດເຊົາອົດສະເຕຣເລຍ ຄົນທີ່ຖືວ່າຕົນເປັນຄົນອາຊີໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຕົກເປັນ 10 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນີ້ ແຕ່ໜ້ອຍເອົາແທ້ວ່າເປັນຜູ້ຕາ ງໜ້າໃນດ້ານການເມືອງ ຍານາງ ດັອກເຕີ ເຊີຈີດ ດັນຈີ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຂົນຂວາຍຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Asian Study ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of Melbourne ໃນລັດວິກໂທເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນມາກ່ອນ ຍານາງ ແກລດດີ ລິວ ທີ່ເປັນຄົນເລືອດຈີນຮົງກົງ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນຄົນເລືອດຈີນຄົນແລກໆ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ຍ ານາງເວົ້າວ່າພັກຂອງຍານາງ ຄືພັກລີເບີໂຣອົດສະຕຣາເລຍ ຍິນດີຕໍ່ດູເບິ່ງຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນຄົນຈີນ ແຕ່

ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃນການເລືອກຕັ້ງລັດ New South Wales ສູ່ສົກປີ 2015 ເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນຂອງລັດດັ່ງກ່າວສຳເລັດ ສຳລັບເຂດເລືອກຕັ້ງ Macquarie Fields ແລະ ເປັນຄົນທີ່ສະກັດຢູ່ໃນພັກ Labor New South Wales ທ່ານເກີດຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ກ່ອນນີ້ທ່ ານເປັນເຈົ້າກຳແພງເມືອງ Campbelltown ໃນລັດ New South Wales ຈາກການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງ ເຂົ້າໃຈວ່າ ອະນຸຮັກ ຈັນທິວົງ ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເລຍນຳຄອບຄົວໃນຂັ້ນອາຍຸ 6 ປີ ແລະ ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ໃນຄາວນັ້ນ ໃນເວລານີ້ທ່ານມີອາຍຸປະມານ 43 ປີ Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ